ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ປະຊາຊົນເປັນຂະບວນການອາດຟ້ອງຮ້ອງຕຳຫຼວດລັດ New South Wales ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ວ່າໄດ້ໃຊ້ອຳນາດກວດຄົ້ນໂດຍໃຫ້ ແກ້ເຄື່ອງອອກໝົດ ຄື strip search ທະນາຍຄວາມທີ່ສຶກສາເບິ່ງການທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຟ້ອງຮ້ອງເປັນຂະບວນການ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າຕຳຫຼວດລັດ New South Wales ໃຊ້ strip search ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທະນາຍຄວາມນັ້ນເວົ້າ ວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກ strip search ຕ່າງໆທັງຫຼາຍຄວນໄດ້ຮັບຄ່າເສຍຫາຍ ແລະພວກດັ່ງກ່າວກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົວແປງກົດໝາຍກ່ຽວກັບ strip search ໃໝ່ໝົດ

ຂອງການລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງໂດຍ Law Enforcement Conduct Commission ທີ່ມອງເບິ່ງ Strip Search ແລະ ຕົນຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວິທີການ ເມື່ອຜົນການກວດການພິຈາລະນາເບິ່ງມີຂຶ້ນແລ້ວໃນທ້າຍປີນີ້ ຕຳຫຼວດລັດ New South Wales ກໍເວົ້າວ່າ ຕົນຍຶດໝັ້ນໃນການ ພັດທະນາເລື້ອຍໆໄປ ແລະ ໄດ້ວາດແຕ່ງແນວທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງການປະຕິບັດວຽກງານມີສະມັດຕະພາບດຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດກົດວິໄນ ວ່າຊັ້ນ